ສຸກສະບາຍດີທຸກໆທ່ານ ນີ້ແມ່ນຄຳເຫຼັກ ທອງວິລຸຍ ຮ່ວມກັບ SBS ເປັນພາສາລາວ ສຳລັບມື້ນີ້ວັນເສົາທີ 28 ເດືອນ 11 ສາກົນ ປີ 2020 ໃນພາກລາຍການໃນມື້ນີ້ດັ່ງເດີມ ຂໍນຳເອົາຂ່າວໆທີ່ຄິດວ່າເປັນທີ່ສຸດທີ່ສົນໃຈ ສາລະຄ ະດີ ການວິເຄາະວິໄຈ ແລະ ການລາຍງານຂ່າວໆຈາກຂົງເຂດແມ່ນ້ຳຂອງມາເວົ້າສູ່ທ່ານຟັງ ໃນພາກລາຍການໃນມື້ນີ້ ຂໍນຳເອົາເລື່ອງ ອັບເດດທີ່ສຳຄັນກ່ຽວກັບໂຄວິດ-19 ສະບັບແລກໆ ຄວາມສຳພັນຈີນອົດ ສະຕຣາເລຍຮື້ຮ້າຍຂຶ້ນຕື່ມ ອັບເດດທີ່ຄວນຮູ້ກ່ຽວກັບໂຄວິດ-19 ນັກຄົ້ນຄວ້າອົດສະຕຣາເລຍຄົ້ນເຫັນວ່າ ຢາວັກຊີນກັນໂຄວິດ-19 ສາມາດຊົດຊ່ວຍໃຫ້ມີພູມຕ້ານທານທີ່ຍືດຍາວໄດ້ເຖິງ 8 ເດືອນ ແລະ ການລາຍງ ານຂ່າວໆຈາກຂົງເຂດແມ່ນ້ຳຂອງມາສະເໜີສູ່ທ່ານຟັງ ຫົວຂໍ້ຂ່າວທີ່ຄິດວ່າສຳຄັນສຳລັບພາກລາຍການໃນມື້ນີ້ ນັກວິທະຍາສາດນິວເຄລຍທີ່ເກັ່ງສຸດຂອງປະເທດອີຣານຖືກລອບສັງຫານ ຄາລີ ມໍ ກິລເບີດ ທີ່ຖື ກກັກໂຕຢູ່ໃນປະເທດອີຣານ ຖືກປ່ອຍໂຕມາຮອດມາເຖິງປະເທດອົດສະຕຣາເລຍແລ້ວ ມືດີມືເດັ່ນ Steve Smith ເຮັດໃຫ້ຄຣິກເກັດຈິງໂຈ້ມີໄຊປະເທດອິນເດຍໃນການຕໍ່ສູ້ກັນ One Day Match ແລ້ວ ຂ່າວທົ່ວໄປ ປະເທດອີຣານເ ວົ້າວ່າ ຕົນຈະລ້າງແຄ້ນຄືນ ພາຍຫຼັງທີ່ນັກວິທະຍາສາດນິວເຄລຍຂອງຕົນຖືກລອບສັງຫານຕາຍ ຢູ່ໃກ້ໆກັບນະຄອນເຕຣານຂອງປະເທດອີຣານ ກະແສຂ່າວທ້ອງຖິ່ນຕ່າງໆເວົ້າວ່າ ນັກຈໍລະຈົນລະເບີດສິ່ງໜຶ່ ງຂຶ້ນໃກ້ກັບລົດຂອງທ່ານ ໂມເຊັນ ຟາຣາຊາເດ ແລ້ວຍິງປືນຊຸ່ມໃສ່ລົດນັ້ນ ກະຊວງຕ່າງປະເທດອີຣານເຊື່ອວ່າ ປະເທດອິດສະຣາເອລເປັນຜູ້ລອບສັງຫານນັ້ນ ນັກວິທະຍາສາດນິວເຄລຍອີຣານຫຼາຍຜູ້ຫຼາຍ ຄົນຖືກລອບສັງຫານຕາຍໃນໄລຍະ 10 ປີທີ່ຜ່ານມາ ທີ່ປະເທດອີຣານກ່າວຫາວ່າແມ່ນຍ້ອນນ້ຳມືຂອງປະເທດອິດສະຣາເອລ ການລອບສັງຫານສຳເລັດນັ້ນ ເປັນການທີ່ຄວາມເຄັ່ງຕຶງລະຫວ່າງສະຫະລັດອາ ເມລິກາ ອີຣານ ທະວີຂຶ້ນມາກມາຍໃນສັບປະດາສຸດທ້າຍຂອງລັດຖະການ ໂດນັລ ທຣຳ ນັກວິທະຍາສາດອີຣານຖືກໂລກຕາເວັນຕົກລະແວງສົງໄສມານານແລ້ວວ່າ ເປັນຜູ້ດຳເນີນອາວຸດນິວເຄລຍຂອງປະເ ທດອີຣານ ອາເມຍ ຮາຕາມີ ລັດຖະມົນຕີປ້ອງກັນປະເທດອີຣານເວົ້າວ່າ ທ່ານ ຟາກີຊາດີ ຈະຖືກຄິດຮອດຄິດເຖິງຕະຫຼອດໄປ ເພາະຜູ້ກ່ຽວສຳເລັດຫຼາຍສິ່ງຫຼາຍຢ່າງ ໃນດ້ານການປ້ອງກັນປະເທດອີຣານ ຄູອ າຈານ ຍານາງ ຄາລີ ມໍ ກິລເບີດ ກັບຄືນມາຮອດມາເຖິງປະເທດອົດສະຕຣາເລຍແລ້ວ ແລະ ໄດ້ໄປຢູ່ນຳຄອບຄົວຂອງຍານາງ ພາຍຫຼັງທີ່ຕິດຄຸກຕິດຄອກຍາວນານຢູ່ໃນປະເທດອີຣານ ຍານາງ ດຣ ຄາລີ ພົບກັບ ທາງການສາທາລະນະສຸກແລ້ວ ພາຍຫຼັງທີ່ລົງຍົນມາຢູ່ທີ່ສະໜາມບິນນະຄອນຫຼວງແຄນເບີຣາ ໃນຄືນວັນສຸກທີ 27 ແລ້ວນີ້ ຍານາງທີ່ມີອາຍຸ 23 ປີ ຈະຖືກຄວໍຣັນທີນເສຍກ່ອນ ກ່ອນທີ່ຈະກັບຄືນເຂົ້າໄປຢູ່ກັບຊຸມຊົນໃ ນປະເທດອົດສະຕຣາເລຍ ກ່ຽວກັບເລື່ອງລາວນີ້ ຖືກມອງເຫັນວ່າມີການແລກປ່ຽນນັກໂທດອີຣານທີ່ຕິດຄຸກຕິດຄອກຢູ່ໃນບາງກອກ ນະຄອນຫຼວງຂອງປະເທດໄທ ແລກປ່ຽນເອົາຍານາງອອກມາຈາກປະເ ທດອີຣານ ຂ້າພະເຈົ້າຂໍນຳເອົາເລື່ອງນີ້ມາເວົ້າສູ່ທ່ານຟັງໃນການລາຍງານຂ່າວ ຂ່າວຈາກຂົງເຂດແມ່ນ້ຳຂອງໃນວັນຈັນທີ່ຈະມາຮອດມາເຖິງນີ້ ຖ້າຫາກວ່າມັນເປັນໄປຕາມທີ່ຄາດຫວັງໄວ້ ຄວາມສຳພັ ນຈີນ ອົດສະເຕຣເລຍ ບໍ່ຮັກບໍ່ດີຕື່ມ ທາງການຂັ້ນສູງຕ່າງໆຂອງປະເທດຄອມມູນິດສາທາລະນະລັດປະຊາຊົນຈີນກ່າວຫາວ່າປະເທດອົດສະເຕຣເລຍເສຍຫາຍຜົນປະໂຫຍດຂອງປະເທດຈີນແຜ່ນດິນໃຫຍ່ ເລື່ອງລາວອັນລ່າສຸດນີ້ ສາທາລະນະລັດປະຊາຊົນຈີນທຸ່ມເທພາສີອາກອນອັນໜັກໜ່ວງໃສ່ເຫຼົ້າວາຍຂອງປະເທດອົດສະເຕຣເລຍທີ່ເຂົ້າໄປຍັງປະເທດສາທາລະນະລັດປະຊາຊົນຈີນ ເຖິງຂັ້ນທີ່ວ່າຫຼາຍກ ວ່າ 200 ເປີເຊັນກໍມີ ກະຊວງການຄ້າສາທາລະນະລັດປະຊາຊົນຈີນເວົ້າວ່າ ນັກທຸລະກິດຂາອອກປະເທດອົດສະຕຣາເລຍເທທອກເຫຼົ້າວາຍໃສ່ຕະຫຼາດສາທາລະນະລັດປະຊາຊົນຈີນ ແລະຂາຍເຫຼົ້ານັ້ນໃນລ າຄາຖືກກວ່າໂສຫຸ້ຍການຜະລິດມັນອອກມາ ພາສີໃໝ່ທີ່ທາງການສາທາລະນະລັດປະຊາຊົນຈີນໂມະໃສ່ເຫຼົ້າວາຍຂອງປະເທດອົດສະຕຣາເລຍນັ້ນ ມີເຖິງລະຫວ່າງ 107 ຫາ 212 ເປີເຊັນ ໂດຍທີ່ສັກສິດຂຶ້ນໃນມື້ນີ້ ເອງ ລັດຖະບານອົດສະຕຣາເລຍບໍ່ຮັບຮູ້ການກ່າວຫາຕ່າງໆຂອງປະເທດຈີນແຜ່ນດິນໃຫຍ່ນັ້ນ ສະຫາຍຈ້າວລີຈຽນ ໂຄສົກຕ່າງປະເທດຂອງປະເທດຈີນແຜ່ນດິນໃຫຍ່ໂຕ້ຕອບປະເທດອົດສະເຕຣເລຍນັ້ນ ວ່າ ອົດສະເຕຣເລຍຄວນນຶກຄິດຢ່າງເລິກເຊິ່ງ ເບິ່ງໂຕເອງ ວ່າຊັ້ນ ສຳລັບທ້າຍສັບປະດານີ້ ມີການປະກາດວ່າຈະມີຄື້ນຄວາມຮ້ອນ heat wave ຂຶ້ນໃນສ່ວນໃຫຍ່ຂອງພື້ນແຜ່ນດິນອົດສະຕຣາເລຍ ແລະລະດັບຈະມີໄ ຟປ່າກໍຖືກຍົກຍໍຂຶ້ນນຳດ້ວຍ ຄື້ນຄວາມຮ້ອນນັ້ນຈະເຮັດໃຫ້ອຸນຫະພູມຮ້ອນຂຶ້ນເຖິງຂັ້ນຫຼາຍກວ່າ 15 ອົງສາເຊລຊຽສ ກວ່າອຸນຫະພູມຂອງບາງເຂດທີ່ຖືກສະເລ່ຍແລ້ວ ວ່າມັນຈະຮ້ອນເຖິງ 40 ອົງສາເຊລຊຽສ ທົ່ ວພາກຕາເວັນຕົກລັດ New South Wales ແລະເຂດຝັ່ງທະເລ ເຂດ South West ຂອງລັດ New South Wales ຈະພົບພໍ້ສະພາບອັນເຫື່ອຮ້າຍສຳລັບໄຟປ່າໃນມື້ນີ້ New South Wales Rural Fire Service ກຳລັງຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຄົນທັງຫຼາຍ ຈົ່ງມີແຜນການກັບຟືນໄຟໄວ້ເປັນທີ່ຮຽບ ຮ້ອຍ ແລະການຕຽມບ້ານເຮືອນຊັບສິນໃສ່ໄຟນັ້ນ ປະເທດເຢຍລະມັນກັບກາຍເປັນປະເທດໜຶ່ງຈາກ 12 ປະເທດຂອງໂລກນີ້ ທີ່ມີຄົນເປັນໂຄວິດ-19 ກາຍ 1 ລ້ານຄົນແລ້ວ ນອກນັ້ນກໍມີຄົນເສຍຊີວິດຍ້ອນໂຄວິດ-19 ເ ຖິງ 426 ຄົນຕໍ່ມື້ດຽວ ຕົວເລກຕ່າງໆນັ້ນໜັກໜ່ວງຂຶ້ນໃນໂຄວິດ-19 ຮອບ 2 ໃນທະວີບຢູໂຣບ ແລະໄດ້ເຮັດໃຫ້ມີການຂາດເຂີນພະນັກງານຜູ້ຊ່ວຍການແພດໃນໂຮງພະຍາບານຕ່າງໆໃນປະເທດເຢຍລະມັນແລ້ວ Christian Karagiannidis ທີ່ Intensive Care Register ຂອງປະເທດເຢຍລະມັນເວົ້າວ່າ ການຂາດເຂີນຜູ້ຊ່ຽວຊານໃນດ້ານກິດຈະການສຸຂະພາບກຳລັງເຫື່ອຮ້າຍຂຶ້ນ ວ່າຊັ້ນ ນັກວິທະຍາສາດທັງຫຼາຍຂອງອົງການສາທາລະນະສຸກໂລກກະຕວງວ່າ 60 ຫ າ 70 ເປີເຊັນຂອງພົນລະເມືອງຂອງໂລກນີ້ຈະຕ້ອງຖືກສັກຢູກສັກຢາກັນໂຄວິດ-19 ເພື່ອຈະສຳເລັດ ໃຫ້ມີຄົນເປັນຝູງມີພູມຕ້ານທານໂຄວິດ-19 ໄວ້ ດຣ Michael Ryan ຜູ້ນຳດ້ານສຸກເສີນຂອງອົງການສາທາລະນະສຸກໂລກເ ວົ້າວ່າ ການສັກຢູກສັກຢາກັນໂຄວິດ-19 ໃຫ້ເປັນຄະນະຢ່າງແນ່ນອນ ຈະເປັນສິ່ງສຳຄັນຫຼາຍໃນການປ້ອງກັນປະຊາຊົນທັງໝົດ ທ່ານເວົ້າວ່າ The vast majority of the world remains at risk

ປະເທດອົດສະຕຣາລີຢາຊະນະການຕີຄຣິກເກັດ One Day International Match ໄດ້ 66 ແລ້ວຈາກປະເທດອິນເດຍ Steve Smith ໄດ້ຮັບລາງວັນເປັນຕົວດີຕົວເດັ່ນຂອງການແຂ່ງຂັນນັ້ນ ທີ່ໄດ້ເຖິງ 100 ຣັນ ທ່ານເຕຍ ຄືດາລາເຕະບານຄົນດີຄົນດັງ ຂອງຂັ້ນໂລກນີ້ ທ່ານ Diego Maradona ຂອງປະເທດອາເຈນຕິນາເສຍຊີວິດແລ້ວ ໃນຂັ້ນອາຍຸ 60 ປີ ຍ້ອນຫົວໃຈວາຍ Cardiac Arrest ແລະ ຖືກຊາປະນະກິດສົບຝັງແລ້ວ ວ່າການຈາກໄປຂອງທ່ານນັ້ນ ເປັນການສູນເສຍອັນໃຫຍ່ໂຕອັນໜຶ່ງ ປະມານ 1 ໂດລາສະຕຣາເລຍ ເທົ່າກັນກັບ 70 ເຊັນສະຫະລັດອາເມລິກາ 0.62 ຢູໂຣ 4.86 ຢວນຈີນແຜ່ນດິນໃຫຍ່ 17,105.98 ດົງຫວຽດນາມ 2,974.29 ຫຼຽນຂະເໝນ 22.39 ບາດໄທ 6,827.23 ກີບລາວ ດິນຟ້າອາກາດສຳລັບມື້ອື່ນ Melbourne ຈະຕົກຝົນ Shower ຍາມເຊົ້ າ ລົມເບົາບາງລົງ 15 19 Canberra ຈະເມກເປັນບາງສ່ວນ 20 29 Sydney ຈະຮ້ອນ 24 39 Brisbane ຈະແດດ 19 32 Darwin ຈະຕົກຝົນ Shower ໜຶ່ງ ຫຼື ສອງ ອາດພະຍຸ 27 34 Perth ແລະ Adelaide ຈະເມກເປັນບາງສ່ວນ 13 25 14 24 ຕາມລະດັບ